ທີ່ນີ້ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື້ຈາກກຸງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນພະຫັດ ວັນທີ 8 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂ້າພະເຈົ້າ ພອນ ພູມີທອນ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳ ກັບການອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ຈຳປາທອງ ແລະ ໄຊຍາ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດລະດັບສູງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຖືກໄລ່ອອກຈາກການ ຍ້ອນພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ ລາວສໍ້ລາດ ບັງຫຼວງຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ປາຕາຍຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ອາດຈະເປັນຍ້ອນນ້ຳເສຍເປັນພິດຈາກໂຮງງານມັນຕົ້ນຂອງຈີນ ລາວ-ມາເລເຊຍ ຫາລື MOU ສົ່ງຄົນງານລາວໄປມາເລເຊຍ ຕໍ່ໄ ປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງລາວ ໄດ້ປະຕິບັດວິໄນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 5 ຄົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ປົດຊັ້ນ ແລະ ຕຳແໜ່ງພັນໂທລົງມາເປັນພັນຕີ 3 ຄົນ ຂັ້ນວິຊາກາ ນງົດເລື່ອນຊັ້ນ 2 ຄົນ ສຳລັບນາຍຕຳຫຼວດຜູ້ນຳພາບັນຊາ ໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກການ ພວກກ່ຽວໄດ້ຖືກລົງວິໄນ ຍ້ອນໄດ້ຍັກຍອກຢາເສບຕິດຈາກຈຳນວນຫຼາຍມາເປັນຈຳນວນໜ້ອຍ ແລະ ພົວພັນສັງຄົມຊູ້ສາວເ ກີນຂອບເຂດ ເຊິ່ງເປັນການກະທຳຜິດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງນັກຂ່າວປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນມື້ວັນທີ 25 ມົກກະລາ 2024 ນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 7 ກຸມພານີ້ວ່າ ຕຳຫຼວດທັງ 5 ຄົນທີ່ຖືກປະຕິບັດວິໄນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະຜູ້ເ ປັນຫົວໜ້າຕຳຫຼວດຊັ້ນພັນໂທ ຂັ້ນບັນຊາ ຖືກໄລ່ອອກຈາກການ

ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານ 2 ຄົນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທີ່ຖືກລົງວິໄນ ກໍກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ຄືກັນວ່າ ໄດ້ຮູ້ເລື່ອງທີ່ວ່ານັ້ນແລ້ວ ແລະ ວ່າມີແຕ່ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຂັ້ນບັນຊາທີ່ມີໂທດໜັກຖືກໄລ່ອອກ ສ່ວນຜູ້ເປັນລູກນ້ອງຍັງເຫັນເຮັດວຽກ ປກສ ແຂວງຢູ່ ສ່ວນເລື່ອງລາຍລະອຽດບໍ່ຮູ້ ຍ້ອນເປັນວຽກພາຍໃນຂອງຂັ້ນສູນກາງ

ແຕ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ຖືກປົດຊັ້ນ ປົດຕຳແໜ່ງ ແມ່ນຍັງເປັນຕຳຫຼວດໄດ້ຕໍ່ໄປ ເອີ ຄັນວ່າ ຄັນວ່າປົດປ່ອຍອອກ ກໍແມ່ນບໍ່ສາມາດກັບມາເນາະ ຄັນວ່າປົດຊັ້ນກໍຖືວ່າຍັງ ຍັງ ຍັງຮັບໜ້າທີ່ຢູ່ ແຕ່ວ່າເຮົາປົດຖືກວິໄນປົດຊື່ໆ ແຕ່ວ່ າຄັນວ່າປົດປ່ອຍອອກຈາກກຳລັງກໍຖືວ່າອອກເລີຍເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ປະຊາຊົນລາວກໍເວົ້າໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຕຳຫຼວດຄົນໃດທີ່ເຮັດຜິດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍສະເພາະ ມີສ່ວນພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ ແລະ ການຍັກຍອກຊັບສິນ ຄວນຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ຄືຖືກຄຸກຄືກັນກັບປະຊາຊົນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຈະຖືກວິໄນໄລ່ອອກ ຫຼື ປົດຊັ້ນປົດຕຳແໜ່ງເທົ່ານັ້ນ ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມຜິດແລ້ວ ອັ ນທີ 1 ແລ້ວມັນຍັກຍອກຊັບສິນ ອັນທີ 2 ແລ້ວມັນເວົ້າເລື່ອງການພົວພັນກັບສິ່ງເສບຕິດ ມັນກໍຕ້ອງແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວ ກະເລີຍ ປົດອອກຈາກໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ ເວົ້າເລື່ອງລະບຽບ ເລື່ອງກົດໝາຍ ມັນຕ້ອງ ຄັນເຈົ້າເຄື່ອນ ໄຫວ ມັນຕ້ອງໄດ້ ມັນກໍໄດ້ຖືກວິໄນຫັ້ນແຫຼະ ມັນຕ້ອງໄດ້ຖືກຄຸກຫັ້ນແຫຼະ ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າເຈົ້າເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ມີອຳນາດ ມີອິດທິພົນແລ້ວຊິບໍ່ຖືກ ມັນຕ້ອງໄດ້ຖືກຄືກັນ ເພື່ອຂໍຮູ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບເ ລື່ອງທີ່ວ່ານີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທີ່ເຮັດວຽກປາບປາມຢາເສບຕິດ ແຕ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບພຽງແຕ່ວ່າ ວຽກງານກວດກາການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພາກສ່ວນອື່ນບໍ່ສາມາດກ້າວກ່າຍໜ້າທີ່ຂອງຂັ້ນເທິງໄດ້ ໃນປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ປະຕິບັດວິໄນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ 2 ຄົນ ຄືຜູ້ໜຶ່ງເປັນຊັ້ນຮ້ອຍເອກ ແລະ ອີກຜູ້ໜຶ່ງຊັ້ນຮ້ອຍໂທ ທັງ 2 ຄົນນີ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກການ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອຸດໜູນແຕ່ຢ່າງໃດ ຍ້ອນປ່ອຍປະລະເລີຍໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາພັກເຊົາ ຫຼີ້ຊ່ອນ ແລະ ປະກອບອາຊີບໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອ ະນຸຍາດ ພົວພັນກັບການຫຼິ້ນການພະນັນເຖື່ອນ ອັນເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ດັ່ງທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນອອກມາ ອົງການເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ ຫຼື Transparency International ໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນຂອ ງການສຳຫຼວດດັດຊະນີການຮັບຮູ້ເລື່ອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື Corruption Perception Index ປະຈຳປີ 2023 ທັງໝົດ 180 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໃນວັນທີ 30 ມົກກະລາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ຜົນຂອງການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວພົບວ່າ ປະເທດລາວແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັ ບທີ 136 ຂອງໂລກ ມີ 28 ຄະແນນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8 ອັນດັບຈາກປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຍັງແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການກວດ ກາແຫ່ງລັດກ່າວວ່າ ຜົນການສຳຫຼວດດັດຊະນີການຮັບຮູ້ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປະຈຳປີ 2023 ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບສະພາບບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດລາວຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເພາະ ດຽວນີ້ມີພະນັກງານລັດຖະກອນ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງໄປເຖິງທ້ອງຖິ່ນ ກະທຳການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈລະບຽບກົດໝາຍແຕ່ຢ່າງໃດ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ທ່ານໄ ດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 7 ກຸມພານີ້ວ່າ ມັນກໍຢາກແຜ່ຫຼາຍໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ສູ່ມື້ນີ້ມັນເຫັນແກ່ໂຕຫັ້ນນະ ໃນການຮຽກຮ້ອງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໂຕ ເພາະວ່າພໍເບິ່ງສະພາບເງື່ອນໄຂຢູ່ໃນກົດ ໝາຍກໍຫຼາຍ ອາດມີຊ່ອງວ່າງໃນບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນຈຳນວນນ້ອຍທີ່ຊອກຫາເພື່ອສໍ້ລາດນີ້ນະ ແລະ ເຮົາກໍມີອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດໃນການກວດສອບ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍຖືກປະຕິບັດວິໄນໄລ່ອອກ ປົດຈາກຕຳແໜ່ງ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກ່າວວ່າ ປະຈຸບັນມີຫຼາຍໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ບໍ່ມີການລາຍງານເລື່ອງການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ບໍ່ມີການ ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ ເຮັດໃຫ້ງົບປະມານໂຄງການພັດທະນາເຫຼົ່ານັ້ນ ເກີດການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ນຳໄປໃຊ້ຈ່າຍໂດຍບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ກາຍມາເປັນບັນຫາໃຫ້ກັບລັດຖະບານລາວ ເກີດມີໜີ້ສິນເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ດັ່ ງເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ກະຍັງວ່າ ກະທີ່ຜ່ານມານີ້ເວົ້າກັນຢູ່ ສ່ວນຫຼາຍມັນ ມັນ ເຂົາເອົາເງິນ ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົງ ທີ່ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ເຊັນ ເອີ MOU ບໍ ສົມມຸດ 100 ລ້ານ ລະກະແລ້ວຊື່ໆນາ ລະກະມີບັນຫາຫັ້ນແຫຼະ ບໍ່ໄດ້ກວດສອບຊື່ຊາ ຊາວລາວໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດກ່າວວ່າ ໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າລັ ດຖະບານລາວກໍພະຍາຍາມເຂັ້ມງວດ ທີ່ຈະປາບປາມບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍສະເພາະພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກະຊວງການເງິນ ແຕ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວ ງນັບມື້ຈະໜັກໜ່ວງຂຶ້ນ ເພາະລັດຖະບານລາວບໍ່ໄດ້ມີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ສຸດທ້າຍແລ້ວ ພະນັກງານລັດຖະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍຍັງຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບໂຕເອງ ດັ່ງຊາວແຂວງສະຫວັນ ນະເຂດ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ແມ່ນ ຈະຄືເກົ່າຫັ້ນແຫຼ້ວ ເວົ້າເລື່ອງນະໂຍບາຍນີ້ ມັນບໍ່ໄດ້ຄືຕ່າງປະເທດເຂົາເນາະ ຜູ້ກະທຳຜິດກໍຊິຍອມຮັບຢູ່ ພາກປະຕິບັດໂຕຈິງນີ້ ມັນຊິເຮັ ດບໍ່ໄດ້ ເວົ້າເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດນີ້ ມັນກະຊິມີນຳກັນເນາະ ຊາວລາວໃນແຂວງຈຳປາສັກກ່າວວ່າ ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ກໍຍ້ອນລັດຖະບານລາວບໍ່ມີ ຄວາມເຂັ້ມງວດ ທີ່ຈະບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ດັ່ງຊາວແຂວງຈຳປາສັກ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ກະຍ້ອນນັ້ນແຫຼະ ບັນຫາມັນເກີດຂຶ້ນ ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງມັນບໍ່ຈະເ ລີນ ແມ່ນໜັກເລື່ອງກົດໝາຍແຫຼະ ໃຫ້ມັນຊັດເຈນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ຄຳປະສິດ ເທບວົງສາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງເຊກອງ ສະເໜີໃຫ້ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ປະຕິບັດ ວິໄນຂັ້ນເດັດຂາດ ຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດທຸກຄົນ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄະດີນ້ອຍ ແລະ ຄະດີໃຫຍ່ ດັ່ງທ່ານ ຄຳປະສິດ ເທບວົງສາ ສະມາຊິ ກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງເຊກອງ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະຈິກາ ປີ 2023 ຜ່ານມາວ່າ
ບັນດາທ່ານ ສສ ຫຼາຍທ່ານນັ້ນວ່າ ວຽກກວດສອບນີ້ ແກ້ບໍ່ຕົກຈັກເທື່ອ ແກ້ບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອ ລະດັບສູງສ່ຳໃດກໍຢ່າ ຕຳແໜ່ງໃດກະຢ່າ ຖ້າເຮັດຜິດແລ້ວກໍຕ້ອງປາບ ຕ້ອງເຮັດເປັນແບບຢ່າງ ອັນນີ້ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍພົບ ເນາະ ສະເພາະປີ 2023 ນີ້ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ໄດ້ດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນຄະດີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທັງໝົດ 5 ເປົ້າໝາຍ ໃນນີ້ສຳເລັດ 2 ເປົ້າໝາຍ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ເປົ້າໝາຍ ມີຄົ ນພົວພັນທັງໝົດ 9 ຄົນ ໃນນີ້ເປັນເປົ້າໝາຍພະນັກງານລັດຖະກອນ 4 ຄົນ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ 4 ຄົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 1 ຄົນ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ 396.17 ຕື້ກີບ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ສາມາດເກັບກູ້ໄດ້ ໄ ລຍະກາງສະໄໝ 5 ປີ ປີ 2021 ຫາປີ 2025 ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນ ຄະດີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຈຳນວນ 7 ລາຍຄະດີ ພົບເຫັນເປົ້າໝາຍພົວພັນທັງໝົດ 74 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ໃນນັ້ນມີພະນັກງານລັດຖະກອນ 34 ຄົນ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ 33 ຄົນ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ 6 ຄົນ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ 508.30 ຕື້ກີບ 64 ລ້ານປາຍບາດ ແລະ 100,000 ໂດລາສະຫະລັດ ບັນຫາການສໍ້ລ າດບັງຫຼວງຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ຕາມທີ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດພົບເຫັນນັ້ນ ເກີດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດເກືອບທຸກຂະແໜງການບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ເມື່ອໄດ້ງົບປະມານໄປແລ້ວ ບໍ່ມີການເຮັດບັນຊີກາ ນເບີກຈ່າຍຕາມແຜນ ບາງໂຄງການລົງທຶນກໍເພີ່ມງົບປະມານໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ບາງໂຄງການບໍ່ມີການປະເມີນດ້ານເສດຖະກິດເຕັກນິກ ກໍເບີກຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ດຳເນີນການ ປາຕາຍຫຼາຍແບບຜິດທຳມ ະຊາດ ຢູ່ໜອງນ້ຳແຫ່ງໜຶ່ງໃນເຂດບ້ານໂຄກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ແຕ່ວັນທີ 2 ຫາວັນທີ 5 ກຸມພານີ້ ຊາວບ້ານທີ່ເຫັນປາຕາຍຄາດວ່າ ປາຕາຍນັ້ນ ແມ່ນເປັນຍ້ອນໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ ແຫ່ງໜຶ່ງຂອງນັກລົງທຶນຈີນທີ່ຢູ່ໃນເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເສຍມີກິ່ນເໝັນລົງໜອງນ້ຳທຳມະຊາດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຊາວບ້ານຜູ້ໜຶ່ງຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 7 ກຸມພານີ້ ກະເຫັນຢູ່ກະວ່າ ຊ່ ວງນີ້ຢາກວ່າມິດໄດ້ແລ້ວ ຫວ່າງຫຼັງນີ້ແທ້ກະຕາຍນີ້ວ່າ ເອີ ກະຫຼາຍຄົນກະສິວ່າຍ້ອນໂຮງງານແຫຼະ ເໝັນ ອື ເຂົາປ່ອຍລົງຮ່ອງນ້ຳ ນ້ຳເໝັນນ້ຳເນົ່າພິລຶກໃດ໋ ດຽວນີ້ກະຍັງປ່ອຍມາຢູ່ ຍັງເໝັນຢູ່ ໂຄກເຂົ້າດໍຫັ້ນແ ຫຼະ ແລະ ຊາວບ້ານໃກ້ຄຽງອີກຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ຕົນກໍໄດ້ຍິນຊາວບ້ານຫຼາຍຄົນເວົ້າເຖິງເລື່ອງໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນຂອງຈີນຢູ່ໃນເຂດບ້ານນັ້ນ ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເສຍລົງໃສ່ໜອງ ເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນເໝັນແທ້ ສ່ວ ນສາເຫດເລື່ອງປາຕາຍນັ້ນ ກໍບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນຍ້ອນໂຮງງານນັ້ນແທ້ຫຼືບໍ່ ຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງໄປກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບອອກມາກ່ອນ ອັນມັນມີໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນ ຢູ່ຫັ້ນໂຮງງານໜຶ່ງ ກະ ກະບໍ່ແນ່ໃຈ ແຕ່ວ່າໄດ້ຍິນປະຊາຊົນເວົ້າມີກິ່ນເໝັນຢູ່ ຫຼືວ່າເຂົາລະບາຍນ້ຳລົງຮ່ອງນ້ຳນີ້ ກະສິມີແທ້ບໍ ບາງເທື່ອນີ້ກະບໍ່ແນ່ໃຈຄືກັນ ປາຕາຍນີ້ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ບໍ່ທັນຮູ້ ແຕ່ວ່າເລື່ອງ ອັນ ປ່ອຍນ້ຳ ລົງນ້ຳນີ້ ກະອາດຈະຕ້ອງມີເບິ່ງນີ້ນະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຊາວກະສິກອນປູກມັນຕົ້ນຢູ່ເມືອງຊະນະຄາມນາງໜຶ່ງ ກໍເວົ້າເຖິງສາເຫດຂອງປາຕາຍຢູ່ບ້ານໂຄກເຂົ້າດໍນັ້ນວ່າ ນາງເອງກໍບໍ່ຮູ້ຄັກແນ່ ຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າ ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນຂອງນັກລົງທຶນຈີນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານນັ້ນແທ້ ແລະ ໄດ້ທຳການຜະລິດມາຕັ້ງແຕ່ປີກາຍ ແລະ ໄດ້ຜະລິດມາເລື້ອຍໆ ສ່ວນເລື່ອງທີ່ວ່າໂຮງງານໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເສຍລົງໃສ່ໜອງນັ້ນ ຕົນເອ ງກໍບໍ່ທັນເຫັນກັບຕາ ຫຼື ຮູ້ລາຍລະອຽດເທື່ອ ອັນ ເຂົາເຈົ້າຫາກໍເລີ່ມເປີດໃຊ້ມາປະມານເດືອນ 7 ປີຜ່ານມານີ້ແຫຼະ ຍັງບໍ່ຮອດປີເທື່ອ ຄືຄົນຈີນຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ອັນນັ້ນດອກ ອັນ ເຂົາເຈົ້າຫາກ ອັນ ມີເຮົາແກ່ ຄົນ ລາວເຮົາເນາະ ເປັນຜູ້ເກັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊີ້ນະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງປາຕາຍຢູ່ເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງຊະນະຄາມຜູ້ໜຶ່ງ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກຊ າວບ້ານກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານັ້ນເທື່ອ ມີແຕ່ຮູ້ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແຕ່ກໍຈະແຈ້ງຂໍ້ມູນໄປຫາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ລົງໄປກວດສອບຕົວຈິງ ຢູ່ບ້ານໂຄກກະດໍ ມີປາຕາຍຊັ້ນວາ ຫຍັງວ່ານັ້ນແຫຼະ ເດີ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ເຫັນຮູ້ໄດ້ ໂອ ເບິ່ງເຮົາຊິອັນນ່າແຈ້ງເຂົາເຈົ້າເດີ ແຈ້ງໄປທາງອັນນັ້ນ ຫ້ອງການພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫັ້ນ ແລະ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂ ວງວຽງຈັນນາງໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ທາງໜ່ວຍງານຂອງພວກນາງ ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານັ້ນຈາກທາງເມືອງເທື່ອ ວ່າເປັນແນວໃດກັນແທ້ ແຕ່ກໍຈະສອບຖາມໄປຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງ ເພື່ອຂໍຮູ້ ລາຍລະອຽດຄັກແນ່ ແລ້ວກໍຈະສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄປກວດສອບຕົວຈິງຕາມຂັ້ນຕອນ ບໍ່ເຫັນ ບໍ່ທັນໄດ້ຂ່າວ ກໍໃຫ້ອັນຈຸຜູ້ທີ່ວ່າເພິ່ນຢູ່ໃກ້ຊິດຫັ້ນລົງໄປກ່ອນ ວ່າມັນມີຄວາມຈິງສ່ຳໃດອີ່ຫຍັງຫັ້ນນາ ມີມູນຄວາມຈິງແນວ ໃດ ຈຸເມືອງເຂົາເຈົ້າເຮົາຊິລາຍງານມາດອກ ຂັ້ນພື້ນຖານເຂົາເຈົ້າຢູ່ໝໍ່ ເຂົາເຈົ້າຈະໄປເບິ່ງຫັ້ນນາ ຢູ່ເຂດບ້ານໂຄກເຂົ້າດໍ ມີໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນຂອງຈີນແຫ່ງໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ NS ກາ ນກະເສດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແຕ່ເມື່ອວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີຕິດຕໍ່ໄປຍັງພະນັກງານຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຮັບຄຳຕອບພຽງແຕ່ວ່າບໍ່ຮູ້ເລື່ອງປາຕາຍທີ່ວ່ານັ້ນ ແລະ ກໍບໍ່ສະດວກທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນແນວໃດເພີ່ມຕື່ມ ກ່ອນໜ້ານີ້ ເມື່ອວັນທີ 6 ກຸມພາ ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາກໍໄດ້ນຳສະເໜີຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ກໍມີຊາວບ້ານຫຼາຍຄົນສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຫຼາຍຄົນກໍເວົ້າວ່າ ໜ້າຈ ະເປັນຍ້ອນການປ່ອຍນ້ຳເສຍຂອງໂຮງງານຈີນ ແລະ ຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນເພີ່ມຕື່ມວ່າ ຢູ່ເຂດນັ້ນມີກິ່ນເໝັນຈາກນ້ຳເສຍແທ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກ່ອນໜ້າເຫດການນີ້ ຄືແຕ່ວັນ ທີ 23 ຫາວັນທີ 25 ມົກກະລາທີ່ຜ່ານມາ ຟາມລ້ຽງໝູຂອງນັກລົງທຶນຈີນແຫ່ງໜຶ່ງ ຢູ່ບ້ານເມືອງງາ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ກໍໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເສຍຈາກການລ້າງຄອກໝູລົງໃສ່ນ້ຳງາ ເຮັດໃຫ້ປາຢູ່ສາຍນ້ຳດັ່ງກ່າວ ຕາຍຫຼາຍກວ່າ 230 ກິໂລ ຈົນມາເຖິງວັນທີ 26 ມົກກະລາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກກັບເຈົ້າຂອງຟາມໝູ ພ້ອມທັງໃຫ້ຈ່າຍເງິນແກ່ປະຊາຊົນເປັນຄ່າເກັບປາຕາຍອອກຈາກນ້ຳງານັ້ນ ກິໂລໜຶ່ງ 15,000 ກີບ ແລະ ບອກວ່າຖ້າຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດຄືດັ່ງກ່າວນີ້ຕື່ມອີກ ກໍຈະສັ່ງໃຫ້ໂຈະກິດຈະການນັ້ນທັນທີ ວັນທີ 5 ກຸມພາ ປີ 2024 ທ່ານ ບຸນສວນ ໄຊຍະສິນ ຫົວໜ້າພະແນກການຈ້າງງານຕ່າງປະເທດ ກະຊວງແ ຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກັບໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມວ່າ ທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ລະຫວ່າງການປະສານງານໄປຍັງທາງການມາເລເຊຍ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບກາ ນຈັດສົ່ງຄົນງານລາວໄປເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການປະມົງຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ຄົນງານລາວໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ແລະ ການປົກປ້ອງດ້ານແຮງງານຂະນະເຮັດວຽກ ປັດ ຈຸບັນປະເທດລາວໄດ້ຈັດສົ່ງຄົນງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຕາມລະບົບ MOU ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເຮັດ MOU ຮ່ວມກັບປະເທດມາເລເຊຍເທື່ອ ເຖິງວ່າຜ່ານມາຈະມີຄົນງານລາວລັກລອບໄປ ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການປະມົງຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ຄາດວ່າອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນກວ່າທາງການລາວຈະສາມາດຈັດສົ່ງຄົນງານລາວໄປເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່ປະເທດມາ ເລເຊຍແບບຖືກກົດໝາຍໄດ້ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ

ໄປເຮັດວຽກເອງນະ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນ ມັນບໍ່ແນ່ໃຈເທື່ອ ເພາະວ່າມັນ ມັນຕ້ອງໃຊ້ ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢູ່ ຄົ້ນຄວ້າອີກ ອັນນ່ະ ນິຕິກຳຢູ່ໂຕນີ້ນະ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ກ່ອນໜ້ານີ້ໃນໄລຍະຕົ້ນປີ 2022 ທາງການລາວໄດ້ຈັດສົ່ງ ຄົນງານລາວຊຸດທົດລອງ ຈຳນວນ 70 ຄົນ ໄປເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການປະມົງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານທະເລ ຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເຮັດ MOU ລະຫວ່າງທາງກ ານລາວ ແລະ ທາງການມາເລເຊຍ ແຕ່ປັດຈຸບັນບໍ່ທັນໄດ້ຈັດສົ່ງຄົນງານລາວໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວນີ້ ດັ່ງນັ້ນຄົນງານລາວທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການປະມົງຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ຈຶ່ງເປັນຄົນງານຜິດກົດໝ າຍ ສຳລັບການສຶກສານິຕິກຳເພື່ອຈັດສົ່ງຄົນງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍຕາມລະບົບ MOU ເປັນເລື່ອງຈຳເປັນ ຍ້ອນມີຄົນງານລາວເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ແບບບໍ່ໄດ້ຮັບ ການຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ການປັບຂຶ້ນຄ່າແຮງງານໃຫ້ແກ່ຄົນງານລາວທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການປະມົງຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍແບບເໝາະສົມ ກໍຄວນຖືກພິຈາລະນາ ເພື່ອດຶງດູດໃ ຫ້ຄົນງານລາວສົນໃຈເດີນທາງໄປເຮັດວຽກປະມົງຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍແບບຖືກຕ້ອງ ປັດຈຸບັນຄົນງານລາວບໍ່ທັນຮູ້ພາສາມາເລເຊຍ ອີກທັງຂະແໜງການປະມົງເປັນວຽກໜັກ ແລະ ອັນຕະລາຍ ແຕ່ໄດ້ຮັບ ຄ່າຕອບແທນຄືກັນກັບການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກກຳມະກອນ ແລະ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວບໍລິການຢູ່ປະເທດໄທ ທີ່ຕົກຢູ່ປະມານເດືອນລະ 10,000 ບາດໄທ ດັ່ງຜູ້ເຮັດວຽກດ້ານຈັດສົ່ງຄົນງານລາວໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ຕ່າງປະເທດມາເປັນເວລາດົນ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າທີ່ມາເລຫັ້ນຈະເປັນພວກປະມົງ ເພາະວ່າສັດອີ່ຫຍັງຢູ່ມາເລບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍ ເພາະວ່າເປັນອິດສະລາມ ໝູແມ່ນບໍ່ມີ ໄກ່ກໍໜ້າຈະບໍ່ຫຼາຍ ທະເລຫຼາຍກວ່າ ຍັງບໍ່ຄ່ອຍມີຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າຄ່າຕອບແທນມັນບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງຈາກເມືອງໄທຫຼາຍ ເພາະບໍ່ແຕກຕ່າງຫຼາຍນີ້ ເລື່ອງສະເພາະຄົນທີ່ຢູ່ມາເລນີ້ເວົ້າພາສາລາ ວບໍ່ໄດ້ ມັນຕ້ອງເວົ້າພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາມາເລ ນັ້ນຄືບັນຫາສະເພາະ ມັນມີບັນຫາດ້ານນີ້ ເຂົາເບິ່ງວ່າເງິນເດືອນ ບໍ່ໄດ້ແພງກ່ອນໄທ ຄືມັນຄົງແພງກວ່າແຕ່ກໍບໍ່ຫຼາຍ ເຂົາເລີຍບໍ່ສົນໃຈ ນີ້ແມ່ນອຸປະສັກຂອງ ມາເລ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຂົາກໍເບິ່ງວ່າ ຖ້າຫາກເປັນແນວນີ້ ໃຊ້ພາສາແນວນີ້ ເຂົາໄປເກົາຫຼີໃຕ້ດີກວ່າ ຫຼື ໄທ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ 1,000 ບາດ ຫາ 2,000 ບາດ ແຕ່ກໍຍັງເວົ້າພາສາລາວລົມກັນຮູ້ເລື່ອງ ໃນຮອບ ຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຍັງມີຄົນງານລາວຈຳນວນຫຼາຍຈາກຫຼາຍເມືອງຫຼາຍແຂວງພາຍໃນປະເທດ ສົນໃຈເດີນທາງໄປເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການປະມົງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານ ຢູ່ບໍລິເວນນ່ານນ້ ຳຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງແຮງງານດີກວ່າການເຮັດວຽກພາຍໃນປະເທດ ຄົນງານລາວທີ່ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຂະແໜງການປະມົງຢູ່ມາເລເຊຍ ທ່ານໄດ້ກ່ າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 24 ມົກກະລາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ກະມີຢູ່ ມີຫຼາຍຢູ່ ປະມົງຫັ້ນແຫຼະ ເອີ ຕາເວັນອອກ ເອີ ແລ້ວແຕ່ ກະຫ້າສິບໄມຂຶ້ນເຖິງຮ້ອຍເຖິງສອງຮ້ອຍໄມ ກະ ກະພໍໄດ້ຢູ່ ອາ ປະມານຂັ້ນຕ່ຳກະປະມານ ເດືອນລະປະມານໝື່ນບາດ ອໍ ຊ່ວງຫຼັງໂຄວິດມານີ້ ຄືໄປ ໄປຈົນ ໄປເປັນປີລະເຈົ້າ ໄປ ໄປຈົນດົນແລ້ວນະ ສະຫວັດດີການ ສະຫວັດດີການ ມັນເປັນສະຫວັດດີການທາງໃດ ທາງມັນ ມັນຈະມີເຖົ້າແກ່ ຫຼືວ່າທາງກາ ນ ອັນນີ້ ແມ່ນແລ້ວ ທາງເຮົາ ເຖົ້າແກ່ ມັນກະ ກະໝາຍເຖິງທາງການຫັ້ນລະ ທາງທີ່ວ່າບໍລິສັດ ທາງເຖົ້າແກ່ໃຫ້
ຊາວປະມົງກ່າວຕື່ມວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈເດີນທາງໄປເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການປະມົງຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ພ້ອມກັບໝູ່ເພື່ອນອີກຫຼາຍຄົນ ເປັນໄລຍະເວລາ 10 ປີປາຍແລ້ວ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັ ນວຽກໜັກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ ແຕ່ກໍຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນນີ້ຕໍ່ໄປ ເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກພາຍໃນປະເທດລາວໄດ້ຄ່າຈ້າງໜ້ອຍ ບໍ່ກຸ້ມກິນ ແລະ ລ້ຽງຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ ການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກດ້ານກ ານປະມົງຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງແຮງງານຫຼາຍກ່ອນການເຮັດວຽກໃນປະເທດລາວໃນປັດຈຸບັນ

ບໍ່ ປະມົງເລີຍ ໄປລົງເຮືອນີ້ແຫຼະ ອືມ ຄ່າຈ້າງນີ້ມັນເປັນເງິນມາເລເນາະ ຖ້າເປັນເງິນໄທນີ້ ເຂົາກັບມາເທື່ອໜຶ່ງກໍ ເອີ ພໍ ພໍໄດ້ຢູ່ເດ້ ຫຼັກແສນຂຶ້ນພຸ້ນແຫຼະ ເຫັນຫຼານໄປນີ້ມີແຕ່ຜູ້ຊາຍເດ້ ບ້ານອີກຕ່າງບ້ານ ເຂົ້າ ໄປປະມານສິບກວ່າຫຼັກນີ້ແຫຼະ ເພິ່ນກໍຫຼາຍຢູ່ ໝູ່ບ້ານອ້າຍ ບ້ານອ້ອມແອ້ມເພິ່ນນັ້ນກໍໄປຫຼາຍຢູ່ ປະມານສີ່ຫ້າຄົນແຫຼະ ລວມແລ້ວກໍຊິໄປຕີ້ ບ່ອນອື່ນກໍຊິຫຼາຍຢູ່ຕີ້ ລົງເຮືອໄປທະເລພຸ້ນແຫຼະ ກໍໄວລຸ້ນຈົນໄປຮອດປະ ມານສີ່ຫ້າສິບປີພຸ້ນໃດ໋ ຫຼານຊາຍນີ້ມັນໄປຫຼາຍປີແລ້ວເດ້ ເປັນ 10 ປີແລ້ວເດ້ ຄົນງານລາວຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການປະມົງແບບຜິດກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຂູດຮີດແຮງ ງານ ແລະ ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ເຖິງວ່າທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຮັບຮູ້ເລື່ອງນີ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອພໍເທົ່າໃດ ເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ທັນມີການປະສານງານຮ່ວມກັ ນ ກັບທາງມາເລເຊຍຢ່າງຈິງຈັງເທື່ອ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບແຮງງານຂ້າມຊາດ ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ໂຕນີ້ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນແຈ້ງມາລະອຽດ ເພາະວ່າເຮົາ ອັນ ບໍ່ມີ MOU ນຳເຂົາເຈົ້າ ລະເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ປະສານກັນລະອຽດຫັ້ນນະ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າ ໂທ ໂທມາຢູ່ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ໄປ ອັນ ມັນເຮົາບໍ່ມີ ອັນ ສູນເຮົາຢູ່ ຢູ່ຫັ້ນເນາະ ເຮົາບໍ່ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ຫັ້ນເນາະ ເຮົາກະເລີຍວ່າບໍ່ມີ ຂໍ້ມູນລະອຽດຫັ້ນນະ ແມ່ນໆ ເພາະວ່າເຮົາຈະເອົາຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າເຮົາມີສູນຢູ່ພຸ້ນເດ້
ປີ 2023 ຜ່ານມາ ທາງການລາວກໍໄດ້ພະຍາຍາມຮິບໂຮມຂໍ້ມູນ ເພື່ອຫາແນວທາງໃນການປ້ອງກັນແຮງງານ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງແຮງງານທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສິດທິປະໂ ຫຍດທີ່ແຮງງານຄວນຈະໄດ້ຮັບ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນສຳລັບການຈັດທຳ MOU ວ່າດ້ວຍການສະໜອງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການປະມົງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານຢູ່ມາເລເຊຍ ດັ່ງຍານ າງ ວັນນີ ແກ້ວໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຫາງານ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນພາຍໃນ ໃນວາລະສະເຫຼີມສະຫຼອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍສາກົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເມື່ອວັນທີ 18 ມົກກະລາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ພ ວກເຮົາກໍໄດ້ມີການສົ່ງ ຫຼືວ່າທົດລອງສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ເຊິ່ງໃນຂັ້ນຕອນການ ອ່າ ປຶກສາຫາລື ຫຼືວ່າການເຊັນ ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ຫຼືວ່າ MOU ນຳກັນນີ້ ຖືວ່າຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ທາງ ສປປ ລາ ວ ຂອງພວກເຮົາກຳລັງປະສານງານ ແລະກໍປຶກສາຫາລືກັບທາງລັດຖະບານປະເທດມາເລເຊຍເນາະ ໃນປີ 2022 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ກວດພົບວ່າມີຄົນງານລາວປະມານ 2,000 ຄົນ ເດີ ນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍແບບບໍ່ຖືກກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະວຽກງານໃນຂະແໜງການປະມົງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານທະເລ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສ່ຽງທີ່ຈະຖືກຂູດຮີດແຮງງ ານ ແລະ ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ ປີ 2021 ຍານາງ ອະນຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແຜນງານ ໂຄງການປ ະກັນສິດທິແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ວ່າ ຄົນງານໃນຂະແໜງການປະມົງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກຂູດຮີດແຮງງານ ແລະ ຖືກລະເມີດສິ ດທິຕ່າງໆ ຫຼາຍກວ່າວຽກງານໃນຂະແໜງການອື່ນໆ ໃນປີ 2023 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ເຈລະຈາກັບທາງການມາເລເຊຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການຈ້າງຄົນງານລາວ ທີ່ມີທັກສະປານກາງ ແລະ ທັກສະຕ່ຳ ເຊິ່ງທາງມາເລເຊຍກໍມີແຜນພິຈາລະນາຈ້າງຄົນງານຕ່າງປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ທັນດຳເນີນການນຳເຂົ້າຕາມລະບົບ MOU ໃນນີ້ແມ່ນກວມເອົາປະເທດລາວນຳດ້ວຍ ໃນຂະນະ ດຽວກັນ ທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງກອນລະຫວ່າງປະເທດ ໃນການສົ່ງເສີມເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແບບຖືກກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າຄົນງານລາວຈະໄດ້ ຮັບການຄຸ້ມຄອງຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນພາກຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີຈັດມາສະເໜີທ່ານ
ຕຳຫຼວດພະມ້າຊ່ອຍເຫຼືອແມ່ຍິງລາວ 1 ຄົນ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກຄ້າມະນຸດໄປເປັນສາວບໍລິການຄາຣາໂອເກະ KTV ແລະ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດຢູ່ຮ້ານບັນເທີງຂອງຄົນຈີນ ຂະນະທີ່ຍັງເຫຼືອອີກ 4 ຄົນທີ່ລໍ ຖ້າການຊ່ອຍເຫຼືອ ພູວົງ ມີລາຍງານ ວັນທີ 18 ມົກກະລາ 2024 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ຕຳຫຼວດພະມ້າຈາກເມືອງລາ ລັດຊານ ປະເທດພະມ້າ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຊື່ ຍານາງດາວ ນາມສົມມຸດ ຈຳນວນ 1 ຄົນ ອາຍຸ 20 ປີ ຈາກນ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວ ທີ່ຖືກຄ້າມະນຸດຢູ່ຮ້ານບັນເທີງຈີນອອກມາໄດ້ແລ້ວ ພາຍຫຼັງຍານາງດາວຖືກຕົວະໄປເຮັດວຽກເປັນສາວຄາຣາໂອເກະ KTV ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ໂດຍຮູບ ແບບທີ່ຍານາງດາວຖືກຕົວະ ຄືນາຍໜ້າຊາວພະມ້າຈາກເມືອງມົງນາງ ໃຊ້ກົນອຸບາຍ ຕົວະເຍາະຍານາງດາວວ່າ ເຈົ້າຂອງຮ້ານທີ່ເປັນຊາວຈີນຢູ່ເມືອງລາໃຈດີ ບໍ່ບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ບໍ່ກັກຂັ ງໜ່ວງໜ່ຽວ ແຕ່ພໍໄປຮອດໂຕຈິງ ຍານາງດາວພັດຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ນັ່ງດື່ມເບຍຮ້ອງຄາລາໂອເກະນຳລູກຄ້າຕາມທີ່ຕົກລົງໄວ້ ອີກທັງຍານາງດາວເຮັດວຽກໃຊ້ໜີ້ທີ່ເປັນຄ່າເ ດີນທາງຈາກເມືອງມົ່ງນາງມາເມືອງລາເກີນ 10 ພັນຢວນ ຕາມທີ່ສັນຍາລະບຸໄວ້ແລ້ວ ແຕ່ຫົວໜ້າຊາວຈີນ ບໍ່ຍອມປ່ອຍຍານາງດາວອອກໄປ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ຍານາງດາວເຮັດວຽກເປັນສາວຄາລາໂອເກະ KTV ພ້ອມຂາຍບໍລິການທາງເພດໄປຈົນຮອດເດືອນເມສາ 2024 ຕາມທີ່ສັນຍາໄດ້ລະບຸໄວ້ ຂະນະທີ່ຍານາງດາວບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດໂຕນີ້ເລີຍ ຕາມຄວາມເວົ້າຂອງຍານາງດາວກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 28 ມົກກະລາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນວ່າ ທີແລກວ່າ ອັນຜູ້ທີ່ເອົາຊຸນ້ອງມາຫັ້ນບອກວ່າບໍ່ກັກຂັງ ອອກໄປໃສໄດ້ອິດສະຫຼະ ກິນເຂົ້າໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ມັນບໍ່ຕົງປົກ ຜູ້ຕຳຫຼວດທີ່ຢູ່ເມືອງລານີ້ຊ່ອຍອອກມານີ້ ເຈົ້າ ເພິ່ນລະລົມກັ ບຫົວໜ້າໃຫ້ ແລ້ວຫົວໜ້າຫັ້ນຍອມປ່ອຍຊຸນ້ອງຊີ້ນະ ຍອມປ່ອຍຊຸນ້ອງອອກມາແລ້ວ ຍານາງດາວກ່າວຕື່ມວ່າ ວັນທີ 2 ກຸມພາ 2024 ຍານາງໄດ້ເດີນທາງມາຮອດແຜ່ນດິນປະເທດລາວແລ້ວ ພາຍຫຼັງຕຳຫຼວດພະມ້າຢູ່ ເມືອງລາ ປ່ອຍໂຕອອກມາ ພ້ອມໃຫ້ອິດສະຫຼະກັບນາງວ່າ ຢາກໄປໃສກໍໃຫ້ນ້ອງໄປ ນາງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊາວບ້ານ ທະຫານ ຕຳຫຼວດພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍພານາງຫາລົດຮັບຈ້າງ ຈາກໂຕເມືອງລາໄປສົ່ງທ່າເຮືອສົບຫຼວຍ ໂດຍໃຊ້ເວລາເດີນທາງປະມານ 5 ມື້ ໃນນັ້ນກວມເອົາເວລາເດີນທາງ ແລະ ເວລາພັກຄ້າງຄືນລະຫວ່າງທາງນຳດ້ວຍ ເຊິ່ງ 5 ມື້ນີ້ ຍານາງມີແຕ່ຄວາມຢ້ານກົວ ທີ່ບໍ່ ຮູ້ວ່າຈະຖືກກຸ່ມຄົນຈີນສົ່ງຜູ້ໃດມາຈັບໂຕກັບຄືນໄປຫຼືບໍ່ ຍ້ອນຍານາງໃຊ້ບັດປະຈຳໂຕປະຊາຊົນລາວຈອງຫ້ອງພັກທຸກຄືນ ຈາກນັ້ນ ຍານາງດາວກໍໄດ້ຊື້ປີ້ເຮືອ ເພື່ອນັ່ງເຮືອຈາກທ່າເຮືອສົບຫຼວຍ ຂ້າມແມ່ນ້ຳ ຂອງໄປທ່າເຮືອເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານດ່ານກວດຄົນເຂົ້າອອກເມືອງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍແດນລາວ-ພະມ້າແຕ່ຢ່າງໃດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຍານາງກໍຊື້ປີ້ເຮືອບິນກັບນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນທັນທີ ດັ່ງຍານາງກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 3 ກຸມພາ 2024 ດ້ວຍນ້ຳສຽງທີ່ໂລ່ງໃຈ ຫຼັງຈາກຜ່ານໄລຍະເວລາທີ່ລຳບາກນັ້ນພຽງສັ້ນໆວ່າ ຮອດບ້ານແລ້ວ ຮອດມື້ນີ້ແລ້ວ ບໍ່ໄມ່ຕ້ອງຊິຊ່ວ ຍຄືວ່າເພາະ ອ່າ ໂອເຄ ໂອເຄ ຂໍບໍອັນນອກທີ່ລົດດີ ຜູ້ປົກຄອງຂອງຍານາງດາວກ່າວວ່າ ລູກສາວຮອດເຮືອນແລ້ວ ແລະ ໂຕເອງກໍຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຊີວິດລູກກັບຄືນມາ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກໄປໃສຕື່ມ ມີແຕ່ວາງແ ຜນເບື້ອງຕົ້ນວ່າຈະສົ່ງລູກຮຽນເສີມສວຍ ເພື່ອມີວິຊາຊີບຕິດໂຕຕື່ມ ແລະ ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຈະໄປແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດລາວວ່າລູກຮອດເຮືອນແລ້ວ ຍ້ອນກັງວົນວ່າລູກຈະຖືກປັບໃໝ ແລະ ຖືກຕິດຄຸກ

ຂະນະທີ່ຝັ່ງຂອງຍານາງນ້ຳຕານ ອາຍຸ 17 ປີ ຍານາງນົກ ອາຍຸ 19 ປີ ແລະ ຍານາງຝ້າຍ ອາຍຸ 13 ປີ ທັງໝົດເປັນນາມສົມມຸດ ແລະ ເປັນກຸ່ມແມ່ຍິງລາວຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລ້ວຖືກຮຽກຄ່າໄຖ່ຄົນລະຫຼາຍ 10000 ຢວ ນ ຍັງຄົງລໍຖ້າການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປັດຈຸບັນ ແມ່ຍິງລາວທັງໝົດກັງວົນວ່າຈະຖືກຫົວໜ້າຊາວຈີນຂາຍຕໍ່ໃຫ້ຮ້ານບັນເທີງແຫ່ງອື່ນພາຍໃນພະມ້າ ແລະ ທຸກມື້ນີ້ ຫົວໜ້າຊາວຈີນໃຫ້ກິນເຂົ້າມື້ ລະໜຶ່ງຄາບ ພ້ອມທັງກັກຂັງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ພາຍໃນເຂດທີ່ກຳນົດ ບໍ່ໃຫ້ອອກໄປໃສ ແລະ ຕ້ອງເຮັດວຽກຂາຍບໍລິການທາງເພດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ຍານາງນ້ຳຕານພຽງຜູ້ດຽວທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຂາຍບໍລິການ ທາງເພດ ຍ້ອນຫົວໜ້າຈີນອ້າງວ່າຍານາງນ້ຳຕານບໍ່ສະບາຍ ດັ່ງຍານາງຝ້າຍກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ

ຍານາງນົກກ່າວວ່າ ໂຕເອງ ແລະ ໝູ່ຕົກຢູ່ຊະຕາກຳດຽວກັນ ຄືຖືກຕົວະໃຫ້ມາເຮັດວຽກ ແລະ ຢືນຢັນວ່າທັງສາມຄົນທີ່ຢູ່ຮ້ານບັນເທີງຈີນແຫ່ງນີ້ຕ້ອງການກັບປະເທດລາວ ເນື່ອງຈາກຫົວໜ້າຊາວຈີນໄດ້ກ່າວ ໄວ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ໃຫ້ທັງໝົດສາມຄົນລະວັງໂຕຈະຖືກຂາຍຕໍ່

ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ປະສານງານລະຫວ່າງປະເທດລາວ ແລະ ພະມ້າ ໃນປະເດັນການຊ່ວຍເຫຼືອພົນລະເມືອງລາວທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດຢູ່ປະເທດພະມ້າ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ສຽງ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຂໍ້ມູນແບບບໍ່ເປັນທາງການ ມີແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງລາວຢູ່ເມືອງລາ ລັດຊານ ປະເທດພະມ້າ ລໍຖ້າການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກທາງການລາວ ແລະ ພະມ້າ ປະມານ 7-8 ຄົນ ໃນນັ້ນ ຢູ່ຮ້ານບັນເທີງບ່ອນດຽວກັນ ປະກອບດ້ວຍຍານາງນ້ຳຕານ ຍານາງນົກ ຍານາງຝ້າຍ ແລະ ຍານາງຈັນ ອາຍຸ 25 ປີ ເປັນຊົນເຜົ່າກຶມມຸຈາກແຂວງອຸດົມໄຊນຳດ້ວຍ ສຳລັບຄວາມຄືບໜ້ າຫຼ້າສຸດ ແມ່ນສູນກາງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດພະມ້າ ກຳລັງເລັ່ງປະສານງານໄປຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເມືອງລາ ເພື່ອດຳເນີນການຊ່ອຍເຫຼືອພົນລະເມືອງລາວກັບປະເທດລາວ ດັ່ງທ່ານ ກ່າວວ່າ ທ່ານວ່າ ເພາະວ່າເຮົາກໍຫາທາງຕຳຫຼວດຫັ້ນຊ່ອຍເນາະ ແຕ່ເຂົາບໍ່ຊ່ອຍເນາະ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຈົດໝາຍທາງການຫັ້ນເຂົ້າໄປເທື່ອ ທາງນັ້ນກໍຢູ່ແຖວນັ້ນ ຍັງໄກແດ່ ລັດຖະບານກາງເຂົ້າບໍ່ເຖິງ ເຂດປົ ກຄອງໂຕເອງ ໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເຂົາເຈົ້າປະສານເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທາງເມືອງລາ ຍັງຊອກຂໍ້ມູນຢູ່ ຊອກຂໍ້ມູນ ຍັງຫຼາຍຄົນ 7-8 ຄົນ ກ່ຽວກັບການຊ່ອຍເຫຼືອເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງລາວທີ່ຍັງຕົກຄ້ າງນີ້ ທ່ານ ຈາຣຸວັດ ຈິນມັກຄາ ຮອງປະທານມູນນິທິອິມມານູເອວ ກ່າວວ່າ ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງລາວທີ່ຍັງຕົກຄ້າງເຫຼືອອີກ 3 ຄົນນັ້ນ ທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະເລັ່ງເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອ ຍ້ອນມີຍານາງນົກເປັນລູ ກເຄິ່ງໄທລາວ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນພົນລະເມືອງໄທ ແລະ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດລາວ

ເຂົາເຈົ້າຊ່ອຍອີ່ຫຍັງບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ອັນນີ້ຈາກປະສົບການທີ່ເຮັດວຽກມາຕະຫຼອດ ຕຳຫຼວດໄທຈະບໍ່ຫຍຸ້ງ ບໍ່ເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຍິງແມ່ຍິງລາວ ເວັ້ນແຕ່ວ່າເຂົ້າມາໃນເມືອງໄທແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະສົ່ງຕໍ່ໄປລ າວ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຕຳຫຼວດລາວບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈ ສຳລັບປະສົບການທີ່ເຮັດວຽກມາ ມັນຍາກແທ້ໆ ຕຳຫຼວດລາວບໍ່ມັກຫຍຸ້ງແທ້ໆ ປັດຈຸບັນ ຍານາງນ້ຳຕານ ຍານາງນົກ ຍານາງຝ້າຍ ແລະ ຍານາງຈັນ ທັງໝົດກ່າ ວຕົງກັນວ່າ ຍັງລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງການລາວ ແລະ ພະມ້າຢ່າງມີຄວາມຫວັງເທື່ອສຸດທ້າຍ ຍ້ອນພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີເງິນຈະໄຖ່ໂຕລູກອອກມາ ແລະ ບໍ່ຮູ້ແນວທາງຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ແນວໃດຕື່ມ ຂະນະທີ່ສະພາບໂຕຈິງລ່າສຸດໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2024 ມີເຫຍື່ອຄ້າມະນຸດ ເປັນຊາວພະມ້າທີ່ເຮັດວຽກເປັນສາວຄາຣາໂອເກະ KTV ຢູ່ບ່ອນດຽວກັນກັບເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງລາວທັງໝົດນັ້ນ ໄດ້ແຈ້ງຕຳຫຼ ວດພະມ້າໃຫ້ເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ວ່າຫົວໜ້າຈີນຮູ້ທັນ ແລະ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກສັນຊາດວ່າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລາວ ພະມ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເອົາຕຳຫຼວດສັນຊາດໃດມາຊ່ອຍກໍຕາມ ຈະບໍ່ຍອມປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າກັບບ້ານ ແລ້ວຖ້າຕຳຫຼວດກັບແລ້ວຈະຕີພວກເຂົາເຈົ້າ ປັດຈຸບັນ ຈຳນວນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານບັນເທີງຂອງຊາວຈີນຜູ້ນີ້ມີຫຼາຍເຖິງ 30-40 ຄົນ ໃນນັ້ນມີຊາວລາ ວ 4 ຄົນ ທີ່ເຫຼືອເປັນຊາວຈີນ ພະມ້າ ແລະ ຫວຽດນາມ ໂດຍຮ້ານບັນເທີງແຫ່ງນີ້ເປັນຕຶກ 2 ລັອກ ມີທັງໝົດ 4 ຊັ້ນ ຊັ້ນທີ 1 ເປັນຄາຊິໂນ ຊັ້ນທີ 2 ເປັນຮ້ານສາວບໍລິການ ຊັ້ນທີ 3 ເປັນ KTV ແລະ ຊັ້ນທີ 4 ເປັນຮ້ານນວດແຜນບູ ຮານ ໂດຍຮ້ານນີ້ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄາຊິໂນຄິງຊູໂຣມັນ ເຂດສົບຫຼວຍ ເປັນທາງຂ້າມໄປເມືອງປ໊ອກ ຢູ່ໃກ້ກັບປະເທດລາວ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ໃຫ້ສຳພາດທັງໝົດ 4 ຄົນ ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວ ກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປນັ້ນ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດລະດັບສູງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຖືກໄລ່ອອກຈາກການຍ້ອນພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ ລາວສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ປະຕິບັດກົດ ໝາຍ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າ ລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາ ຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການ ພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະ ເຈົ້າ ພອນ ພູມີທອນ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ